पर्यन्तमेव वयं पठितवन्तः इदानीम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः अनन्तरम् अर्थं पश्यामः आयि सुमनस् मनस्सु मनस्सु मनस्सु सुमनोहरकान्तियुते श्रिद्धरजनी रजनी रजनी रजनी रजनी रजनीकरव्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते वयम् एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः दशश्लोकान् वयं पठितवन्तः तत्र गतश्लोके आसीत् जय जय जप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्परविश्वनुते झण झण झिं कृति झिं नाट्य सुगानरते तत्र नृत्यस्य विषये उक्तवन्तः गीतस्य विषये उक्तवन्तः तालस्य विषये उक्तवन्तः तत्र ताण्डवद्वयं ताण्डवम् अनन्तरं लास्यं तस्य विषये अपि वयं तत्र दृष्टवन्तः तस्मिन् श्लोके तत्र नृत्यस्य रूपद्वयं तस्मिन् श्लोके विवरणं कृतवन्तः अर्धनारीश्वरसङ्कल्पस्य विषये अपि तत्र विवरणं कृतवन्तः नटी नट इति यत्र उक्तवन्तः नटी नट द्वयमपि भावद्वयमपि लास्यम् अनन्तरं ताण्डवं द्वयमपि तत्र आगच्छति तद् द्वयमपि मिलित्वा इति तस्मिन् सन्दर्भे वयं विवरणं कृतवन्तः एकस्य अन्तरङ्गे ईश्वरीयचैतन्यं यदा भवति तत्र लास्यम् अपि भवेत् अथवा ताण्डवमपि भवेत् शिव शिवः शिवस्य शक्तिः अपि भवेत् भगवत्याः शक्तिः अपि भवेत् एतयोः द्वयोः अपि मेलनेन एव जीवनं सुखकरं भवति सन्तोषकरं भवति इति वयं तत्र दृष्टवन्तः इदानीं वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः अयि सुमनस्सु मनस्सु मनस्सु मनस्सु मनोहरकान्तियुते

शुद्धमनः अस्ति इति किमर्थम् अत्र वर्णितमस्ति पश्यतु एकस्य अन्तरङ्गे यदा ईश्वरीयशक्तिः भवति तद् यदा आसुरिकशक्तितः आसुरिकशक्तीनाम् उपरि जयं प्राप्य यदा दैविकशक्तिः तस्य अन्तरङ्गे उदयं प्राप्नोति तस्मिन् सन्दर्भे सः तस्य मनः शुद्धं भवेत् इत्यर्थः तस्य मनः अत्यन्तं स्वच्छं भवति तस्य मनः अत्यन्तं शुद्धं भवति तदेव अत्र उक्तमस्ति अयि सुमन सुमन इत्युक्ते तस्याः मनः तादृशं शुद्धम् अस्ति भगवत्याः विषये एव प्रथम सुमन इति अस्ति अनन्तरं पुनः एक सुमन इति अस्ति तत् कस्य विषये वदति पण्डितानां विषये वदति പണ്ഡിതാഹ ഇത്യുക്തെ ജ്ഞാനിനാം വിഷയ അത്ര ജ്ഞാനിനഹ അഥവാ പണ്ഡിതാഹ ഇത്യുക്തെ കഹ അർത്ഥ ഇതി അസ്മാഭിഹി ചിന്തനി ജ്ഞാനിനഹ അഥവാ പണ്ഡിതാഹ ഇത്യുക്തെ കേവലം ഏ പഠിതവന്തഹ തേന അത്ര പണ്ഡിത ശബ്ദസ്യ വ്യാഖ്യാനം അസ്മാഭി ദ്രഷ്ടവ്യം യഹ ആത്മവിഷയെ ജ്ഞാനി അസ്തി ആത്മജ്ഞാനം അസ്തി തസ്യ നാമ അസ്തി പണ്ഡിതഹ पण्डितः इत्युक्ते यस्य आत्मविषये ज्ञानमस्ति सः पण्डितः अन्य सामान्यः यद् पठितवान् सः पण्डितः इति वयं चिन्तयामः तस्य विषये न वदति आत्मविषये यस्य बुद्धि कार्यं करोति आत्मविषये यस्य बुद्धिप्रवर्तनं करोति सः एव पण्डितः इत्युक्ते इन्द्रिय स्थानतः उपरि गत्वा इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् उपरि जयं प्राप्य इन्द्रियाणि यत्र यत्र विषयैः सह सम्बन्धं प्राप्य आसुरिकलोके अस्मान् स्थापयति ततः इन्द्रियाणां मोचनं प्राप्य इन्द्रियाणाम् उपरि जयं प्राप्य मनसः स्वच्छीकरणं कृत्वा यदा इन्द्रियाणाम् उपरि जयं प्राप्नोति इन्द्रियाणि तस्य वशे यदा भवति सः किमिच्छति तदेव इन्द्रियाणि करोति इत्युक्ते तस्य अन्तरङ्गं किमिच्छति तदेव यदा इन्द्रियाणि करोति तस्मिन् समये तस्य मनः किं भवति स्वच्छं भवति तदेव सुमन इति उक्तवन्तः तादृश सुमनः इत्युक्ते उत्तममनः येषां भवति ते ततः अपि अग्रे यदा गच्छन्ति बुद्धि तेषां बुद्धिः कथं भवेत् स्वच्छं भवेत् बुद्धिः निर्मलं भवेत् तेषां बुद्धिः अपि तादृशं स्वच्छं निर्मलं च भवति केन कारणेन ते आत्मविषये तेषां रतिः अस्ति इति कारणेन तेषामेव अत्र पण्डितशब्देन उक्तमस्ति ಅನ್ಯೇಕ सुमन इति अस्ति पश्यतु अयि सुमन सुमन सुमन सुमन सुमनोहरकान्तियुते प्रथम अयि सुमन सुमन इदानीं किम् आगच्छति सुमनाः ये सन्ति इत्युक्ते येषां मनः शुद्धमस्ति तेषां कृते सुमनमनोहरकान्तियुते तेषां पुरतः अथवा तेषां कृते अत्यन्तं मनोहररूपं सा प्रदर्शयति अथवा तस्याः प्रकाशः कान्ति तस्याः चैतन्यं तेषां पुरतः प्रकाशितं भवति केषां पुरतः येषाम् अन्तरङ्गे दैवीकगुणस्य आविर्भावः भवति तेषाम् अन्तरङ्गे इदानीं प्रथमसुमन इति अस्ति मनसः विषये येषां शुद्धमनः अस्ति तेषां विषये सा भगवती तेषाम् अन्तरङ्गे वासं करोति इत्यर्थः द्वितीयसुमनः अस्ति पण्डितानां विषये इत्युक्ते ये ज्ञानिनः सन्ति ये आत्मविषये रतिं प्राप्य आस् आत्मविषये एव ते ये चिन्तनं कुर्वन्ति तेषां कृते सा सुमना अस्ति तेषाम् अन्तरङ्गे सा वासं करोति तेषां बुद्धिव्यापारे सा वासं करोति इति द्वितीयसुमना अस्ति तृतीयसुमना अस्ति येषाम् अन्तरङ्गे दैवीकचैतन्यस्य इत्युक्ते देवतानाम् इति अत्र उक्तमस्ति देवतानाम् अन्तरङ्गे येषाम् अन्तरङ्गे दैविकचैतन्यमस्ति येषाम् अन्तरङ्गे देवताः सन्ति देवताः सन्ति इत्युक्ते कः अर्थः दैवचिन्तनं केषाम् अन्तरङ्गे ईश्वरीयचिन्तनमस्ति तत्र सा आगच्छति तत्र तस्याः प्रकाशः भवति तत्र तस्याः सान्निध्यं भवति एवं त्रिविधम् उक्तम् इन्द्रियाणां स्तरे उक्तं मनसः स्तरे उक्तं बुद्धिस्तरे उक्तम् अन्ततो गत्वा अस्माकम् अन्तरङ्गे एतैः कारणैः इत्युक्ते इन्द्रियाणि उपयुज्य താദൃശ ആസുരിക പ്രവൃത്തിം വയം ന കുർമ അഥവാ കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ ഏകേക അസുരസ്യ പൃഷ്ടതഹ വയം ന ഗച്ഛാമഹ തദാനിം കിം ഭവതി മനഃ സ്വച്ഛം ഭവതി മനഃ ശുദ്ധം ഭവതി യദാ മനഃ ശുദ്ധം ഭവതി തസ്മിൻ നിർമ്മല സ്വച്ഛ മനസി കിം ഭവതി ഇത്യുക്തേ തത്ര ബുദ്ധി उत्तमरूपेण प्रकाशं करोति इत्युक्ते तस्य बुद्धि साक्षात् भवति तस्य बुद्धि उपरि आच्छादकं न भवति तस्य बुद्धि प्रकाशितं भवति तादृशः कः अस्ति तस्य अन्तरङ्गे ईश्वरचैतन्यम् आगच्छति तादृशस्य पुरतः अथवा तादृशस्य अन्तरङ्गे यस्य जीवने भगवत्याः सान्निध्यं भवति इति वदति यः तस्य जीवने ईश्वरीयकार्याणि करोति तस्य अन्तरङ्गे ईश्वरीयचैतन्यं तस्य अन्तरङ्गे भगवत्याः अपि प्रकाशः कान्ति तत्र आगच्छति इति वदति पश्यतु अयि सुमनस्सु मनस्सु मनस्सु मनस्सु मनोहर कान्तियुते तत्र तस्याः प्रकाशः आगच्छति एतत् कुत्र अस्माभिः चिन्तनीयं सामान्यतया अत्र इदानीम् उक्त्वा समापितवन्तः सुमन इत्युक्ते सुमनः कुत्र भवति वयम् अन्यत्रापि एकं वाक्यं बहु प्रसिद्धं वाक्यं वयं श्रुतवन्तः मन एव कारणं भवति कस्य बन्धमोक्षयोः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धः बन्धः इत्युक्ते बन्धनम् अस्माकं बन्धनस्य അഥവാ മോക്ഷ മോക്ഷമിത്യുക്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം അസ്മാകം സ്വാതന്ത്ര്യ അസ്മാകം മോക്ഷ്യ അഥവാ അസ്മാകം ബന്ധനസ് കാരണം അസ്മാകം മനഃ എവ യഥാ യഥാ മനസി അസ്മാകം താദൃശ ചിന്തനമസ്തി തത്ര പശ്യതു അത്ര പ്രതിശ്ലോകം താദൃശാനി കാര്യാണി ഇവ വദന്തി गतश्लोके उक्तवन्तः जय जय सर्वत्र जयकारः भवेत् तस्य अन्येकरूपेण अत्र वदति सर्वत्र यदा जयकारः भवति सर्वत्र बालकैः सदा यदा यदा जीवने वर्धनं प्राप्नोति सदा सर्वदा तेन सर्वस्थानतः जयकारस्य श्रवणं भवेत् कदापि पराजयस्य श्रवणं न भवेत् एकव्यक्तिशः वयं चिन्तयामः एका व्यक्ति अस्ति इति चिन्तयतु सा व्यक्ति सदा सर्वदा पराजयस्य वार्तां शृणोति चेत् तस्य अन्तरङ्गमपि तादृशं भवति सः जीवने सर्वत्र पराजयं प्राप्नोति यः सदा सर्वदा जयकारस्य जयशब्दं श्रुत्वा वर्धनं प्राप्नोति जयं प्राप्नोति विजयं प्राप्नोति जन्म भवति अथवा तस्य वर्धनं भवति सः जीवने सर्वत्र विजयं प्राप्नोति एतदेक व्यक्तिविषये इदानीं एकस्याः व्यक्तेः विषये वयम् उक्तवन्तः समानतया एव एकस्य समाजस्य विषयः एकस्य समाजस्य पुरतः तस्य इतिहासः तस्य हिस्टरि यदस्ति तत् सर्वदा पराजयस्य चरित्रमस्ति चेत् सः समाजः विश्वस्य पुरतः पराजयं प्राप्नोति तस्मादेव बालकानां कृते पाठनसन्दर्भे यदा हिस्टरि पाठयामः यदा वयम् इतिहासं पाठयामः विजयस्य इतिहासः पाठनीयः स्वस्य संस्कृतेः पराजयस्य इतिहासः न स्वस्य पिता बुद्धिमान् आसीत् इति पाठनीयं स्वस्य पितामहः उत्तमपण्डितः आसीत् इति पाठनीयं तस्य प्रपितामहः तादृश उत्तमकुले जन्म प्राप्तवान् इति पाठनीयम् तदा एव तस्य परम्परायाः विषये तस्य अन्तरङ्गे अभिमानः भवति यस्य अन्तरङ्गे स्वस्य परम्परायाः विषये स्वस्य पितामहस्य विषये स्वस्य पितुः विषये अभिमानः नास्ति सः जीवने किमपि शोभनं कर्तुं न शक्नोति कदापि जयकारं तेन कर्तुं शक्नोति सर्वत्र पराजयभीतः भवति तदेव अस्मिन् श्लोके अपि भवति सुमन इत्युक्ते मन एव मनुष्याणां बन्धनं कारणं बन्धमोक्षयोः द्वयोः अपि कारणं मनः एव अस्ति बन्धनं भवतु मोक्षः भवतु अस्माकं मनः एव अस्माकं बन्धनस्य कारणम् अस्माकं मनः एव अस्माकं मोक्षस्य कारणं मोक्षम् इत्युक्ते स्वातन्त्र्यं अस्माकं शान्ति अस्माकं समाधानं तस्य कारणं किं मोक्ष एव तस्य कारणं मनः एव कथं तद् भवितुं शक्नोति तदेव अत्र वदति अयि सुमन सुमन भवेत् सदा सर्वदा अस्माकं मनः सुमनः भवेत् सर्वदा भावात्मकरीत्या अस्माभिः चिन्तनं करणीयं यदा यदा अभावात्मकरीत्या वयं चिन्तयामः यदा यदा विपरीतरीत्या वयं चिन्तयामः यदा यदा पराजयकारणानि वयं चिन्तयामः तदा तदा अस्माकं मनः मन्दं मन्दं मन्दं मन्दम् अधः अधः अधः आगच्छति एकस्य सम्पूर्णनाशनं करणीयं चेत् तस्य मनसः धैर्यस्य विच्छेदं करोतु तेन अग्रे किमपि कर्तुं न शक्नुमः वयं गीतायामपि दृष्टवन्तः भगवान् कृष्णः अर्जुनस्य अन्तरङ्गे सः जयस् जयकारस्य आनयनं करोति अथवा सुमनः तस्य मनसि विद्यमानं मालिन्यं तद् निर्मार्जयति यदा अन्तरङ्गात् मार्जनं वयं कुर्मः अन्तरङ्गात् मालिन्यस्य मार्जनं वयं कुर्मः मनः यदा स्वच्छं भवति मनः यदा शुद्धं भवति तदा वयं सर्वविधविजयं प्राप्तुं शक्नुमः एतत् कुतः आरम्भः भवति अस्माभिः चिन्तनं करणीयं स्वस्य गृहे एव अस्माकं गृहे पूर्वतनकाले वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं गृहेषु याः मातरः आसन् इत्युक्ते पितामही प्रपितामही सर्वं तेषां कीदृशधैर्यमासीत् एकैककार्ये तेषां सर्वविषयेषु अपि तेषाम् आत्मविश्वासः आसीत् आत्मविश्वासः इति विल् पवर् इति वयं वदामः तादृश आत्मविश्वासः आसीत् अहं तादृश बहूनि उदाहरणानि वयं बहुवारं बहुत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः किञ्चित् अवलोकनं करोतु तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पूर्वकाले कस्यापि गृहे कस्यापि एकः लघुज्वरः आगच्छति इति चिन्तयतु तदा माता किं करोति माता तस्मिन् समये तत्र क्षेत्रे किमपि औषधं यदा भवति तद् स्वीकृत्य अथवा स्वयमेव गृहे किमपि निर्माणं कृत्वा तद् दत्वा सा वदति भवान् सम्यक् निद्रां करोतु भवतः ज्वरः गच्छति एव सा वदति तद् गच्छति एव किन्तु इदानीं वयं यदा पश्यामः इदानीं जनानां गृहे विद्यमानमातॄणां तादृशशक्ति न्यूना न्यू न्यूनं न्यूनं जायमानमस्ति कापि इदानीं तादृशं वक्तुं न शक्नोति इदानीं किं करोति किमपि एकः लघुज्वरः आगच्छति इति चिन्तयतु तदा शीघ्रमेव कुत्र वयं प्रेषयामः शीघ्रमेव चिकित्सालयं प्रति प्रेषयामः वैद्यस्य समीपम् एकवैद्यं पश्यति एकदिनम् एकगुलिकां स्वीकरोति तद् न गच्छति चिन्तयतु अन्य एकं वैद्यं पश्यति ततः अपि न स्वीकरोति चेत् अन्यमेकं पश्यति एवं स्वस्य अन्तरङ्गे किञ्चिदपि विश्वासः नास्ति अस्माकं पठनम् इदानीन्तनपठनम् अस्माकम् अन्तरङ्गे विश्वासस्य अपेक्षया संशयस्य उत्पादनं करोति बहुषु सन्दर्भेषु अवेतत् उदाहरणम् उक्तवान् गृहस्य विषये एवं यत्र कुत्रापि वयं ആത്മവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസ കഥാപി അഹങ്കാര എവം അസ്മാഭിഹി ചിന്തനം ന കരണീയം സർവത്ര ഐ അഹം ഇതി പ്രകടനം ന തത് ആത്മവിശ്വാസം ഇത്യുക്തി ആന്തരിക വിഷയ സ സ്വസ്യ ഉപരി സ്വയമേക വിശ്വാസ തത് ഗൃഹാത് മാതര പൂർവം യച്ഛന്തി സ്മ താസാം വ്യവഹാരേണ ഗൃഹേ വിദ്യമാന മാതര താസാം വിശ്വാസേന पुत्राणाम् अथवा पुत्रीणाम् अन्तरङ्गे एतादृशधैर्यं पूरयति स्म ताद् तस्मात् तादृशाः प्रह्लाद प्रह्लादस्य जन्म अभवत् अथवा ध्रुवस्य जन्म अभवत् कति बालकाः तादृशनचिकेतस्य जन्म अभवत् किल उपनिषत् स्वीकृत्य पठतु नचिकेतः अस्माकं पुरतः यमेन सह युद्धं कृतवान् सः यमेन सह वाग्वादः यमस्य समीपं गत्वा सः उक्तवान् किम् इष्टवान् तदेव पृष्ट तदेव पृष्टवान् सः सः अपि चकितः तादृशधैर्यं तस्याः अन्तरङ्गे आसीत् ध्रुवः कथं स्वस्य पितुः अङ्गे उपवेष्टव्यम् इति कथं युद्धं कृत्वा सः जयं प्राप्तवान् कथं साधनां कृतवान् सः प्रह्लादः स्वस्य पिता एतावत् कष्टं तस्मै दत्तवान् तदापि सः कथं स्वस्य आदर्शः स्वस्य अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरीयविचारः स्वस्य अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यं तद् नारायणस्वरूपं दृष्ट्वा एव सः अग्रे गतवान् किमर्थम् उक्तवान् एतेषां सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एतेषां सर्वेषां बालकानाम् अन्तरङ्गे मातरः एव एतादृशधैर्यं पूरितवन्तः एतेषां सर्वेषां मनः सुमनः आसीत् तस्य सः हिरण्य हिरण्यस्य गृहे हिरण्यकशिपोः गृहे वासं करोति स्म तस्य बन्धुः सः तस्य पिता सः तदापि तस्य अन्तरङ्गे कदापि भीतिः न आसीत् कारणं किं सदा सर्वदा धैर्यपूर्णचिन्तनं तस्य मनः तादृशं शुद्धमासीत् अस्माभिः अपि चिन्तनीयम् इदानीं किं बालकाः यदा गृहे एव वर्धनं प्राप्नुवन्ति गृहे एतादृशं किमपि ते न पश्यन्ति अथवा कुत्र ये पठन्ति तत्रापि ते न पश्यन्ति सर्वदापि पाठपुस्तकेषु अथवा अन्यस्थानेषु तस्य विश्वासस्य हानिः भवेत् तादृशानि बहूनि कार्याणि वयं पूरयामः तद् पूरयित्वा पूरयित्वा अन्ततो गत्वा किं भवति इत्युक्ते अन्तः एकमहिषासुरस्य जन्म प्राप्नोति तस्य महिषासुरस्य मर्दनं करणीयं चेत् महिषासुरः इत्युक्ते तादृशं चिन्तनं महिषः इव तादृश आसुरिकचिन्तनं तस्य अन्तरङ्गे आगच्छति सर्वत्र पराजयभीतिः कुत्रापि स्वच्छता नास्ति मनसि कुत्रापि शुद्धिः नास्ति मनसि सर्वत्र संशयः लोकस्य उपरि समग्रसंशयः कस्यापि उपरि विश्वासः नास्ति अन्ततो गत्वा किं भवति स्वस्य उपरि विद्यमानविश्वासः अपि नष्टं भवति वयम् अद्य जानीमः किल के केचन जनाः स्वयमेव वदन्ति स्वस्य कृते जीवने अग्रे उत्तमकाल आगच्छति इति सः धैर्यं कर्तुं न शक्नोति स्वस्य भविष्यत् विषये यदा चिन्तयति सर्वदा दुःखं कष्टं मम एवमेव भवति मम एतादृशमेव भवति इति रोदनं कुर्वन्तः जनाः उपविशन्ति चेत् तस्य कः अर्थः तस्य एकः भावनात्मकलोकः नष्टः एक पासिटिव् चिन्तनं नष्टं तद् कस्य गृहतः भवतु अथवा पालनस्य कारणतः भवतु अथवा तस्य एजुकेशन् कारणतः भवतु अथवा तस्य परिसरकारणतः भवतु तादृशरीत्या सः वर्धनं प्राप्नोति चेत् तस्य अन्तरङ्गे महिषासुरस्य एव जन्म भवति सर्वदा पराजयः एव यत्र कुत्रापि सः जयं प्राप्तुं न शक्नोति इति तस्य चिन्तनम् अन्येषां विषयं तु वयं पार्श्वे स्थापयामः स्वस्य विषयेपि अपि सः एवमेव चिन्तयति अहं कुत्रापि जयं प्राप्तुं न शक्नोमि स्वस्य शोभनं किमपि भविष्यत् सः द्रष्टुं न शक्नोति तादृशं चेत् स्वप्नं द्रष्टुम् अस्माभिः पाठनीयं किल मनसः एक सामर्थ्यमेव तद् उत्तम उत्तमस्वप्नदर्शनं स्वप्नं दृष्ट्वा तस्य साक्षात्कारः करणीयः तादृश एकपरम्परायाः निर्माणं करणीयं चेत् एकवारं महिषासुरमर्दिनीस्तोत्रस्य कथनं करोतु अयि इत्युक्ते तदेव अम्बायाः एकम् आह्वानं पर्या पर्याप्तम् ഐസു മനസ്സു മനസ്സു മനസ്സു മനസ്സു മനോഹര കാന്തിയുതേ ഏകവാരമമ്പായാ ആഹ്വാനം കരോതു एकमात्र आह्वानेन यदा तटित् यदा आगच्छति तदा अन्धकारः कथं गच्छति तादृशरीत्या अम्बायाः एकमात्र स्मरणया एकवारम् अम्बायाः नामस्मरणया एकवारम् अन्तरङ्गतः तस्याः स्मरणं यदा वयं कुर्मः अन्तरङ्गे विद्यमानसर्वविधमहिषासुराः पलायनं कुर्वन्ति इत्यर्थः तदेव तस्य प्रथमश्लोकस्य अर्थः अस्ति अयि सुमन सुमन सुमन सुमन सुमनोहरकान्तियुते एकं तस्याः विषये वदति अयि सुमन सा सुमन अस्ति इत्युक्ते तस्याः मनः तावत् स्वच्छं सुन्दरम् अस्ति इति वदति द्वितीयं किं वदति पण्डितानां विषये वदति ये आत्मविषये चिन्तयन्तः ആത്മവിഷയെ രതിം പ്രാപ്തവന്തഹ ഏ സന്തി താദൃശാനാം വിഷയെ വദതി തേഷാം കൃതേ സാ സുമന അസ്തി ഇതി വദതി അനന്തരം കിം വദതി സാ ദേവ ദേവാനാം കൃതേ ഇതുക്തേ ഏഷാം അന്തരംഗേ ദൈവിക ചൈതന്യം അസ്തി തേഷാം കൃതേ അപി സാകാ അസ്തി സാ സുമന അസ്തി ഏവം ത്രിവിധം തസ്യഹ സുമന ഇതി തത് യോജയിത്വ സഹ ശ്ലോകഃ അസ്തി ഐ സുമന സുമന സുമന സുമന സുമനോഹര കാന്തിയുതേ തേഷാം പുരതഃ ഏക പ്രകാശപുഞ്ചമിവ ഏക പ്രകാശഗോളമിव सा तेषां कृते कान्तिं ददन्ती भवति इति अर्थः अग्रिमश्लोकः अस्ति श्रितरजनी रजनी रजनी रजनी रजनी करवक्त्रवृते अत्रापि एकैक रजनी इत्यस्य एकैकर्थः भवति एकत रजनी इत्युक्ते पीतवर्णः इति एकः अर्थः अस्ति इत्युक्ते हरिता इत्युक्ते हरिद्र हरिद्रा इत्यर्थः अस्ति रजनी तस्य वर्णः पीतवर्णः अनन्तरम् एकरजनी अस्ति पुष्पस्य अन्तः यत् केसरं भवति तस्य वर्णः इति अर्थः तस्य वर्णः अपि एकः पीतवर्णः अन्ये एकरजनी अस्ति रात्रि इत्यर्थः अस्ति अन्ये एकरजनी अस्ति यदा रजनी रजनी इत्युक्ते रात्रिकाले यस्य पुष्पस्य विकासः भवति तद् पुष्पं कुमुदं कुमुदपुष्पम् इत्यर्थः अस्ति इत्युक्ते पद्ममपि रा पद्ममपि जले भवति कुमुदमपि भवति किन्तु पद्मं कदा विकासं प्राप्नोति सूर्यस्य उदये तस्य लोटस् यदस्ति तस्य सूर्यस्य उदये भवति किन्तु कुमुदं यदा चन्द्रस्य रश्मिः यदा चन्द्रस्य कर एव रजनीकर इति अस्ति किल तत्र रजनीकरवक्त्रवृते यदा रजनीकरस्पर्शः भवति इत्युक्ते चन्द्रप्रकाशस्य स्पर्शेन कुमुदस्य विकासः भवति तस्य अन्ते विद्यमानकेसराः इव तादृशपीतवर्ण तादृशपीत पीत इत्युक्ते एक लघु पीतवर्णयुक्त सा इत्युक्ते तस्याः वर्णन सम्पूर्ण उल्प्रेक्षालङ्कारस्य एकस्य पृष्ठतः एकस्य पृष्ठतः एकस्य पृष्ठतः इति समग्र पञ्च षड् उत्प्रेक्षालङ्कारं मिलित्वा तत्र योजयति श्रितरजनी रजनी रजनी रजनी रजनीकरवक्त्रवृते इत्युक्ते रजनीकरः इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रस्य करः चन्द्रस्य रश्मिः चन्द्रस्य रश्मिः यदा स्पर्शं भवति तदा कुमुदस्य विकासः भवति यदा कुमुदस्य विकासः भवति कुमुदस्य अन्तरङ्गे विद्यमानकेसराः वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्य वर्णः एकः पीतवर्णः तादृश अत्यन्तशोभनयुक्त एतत् त्रयमपि भगवत्याः कृते वयम् उपमारूपेण अपि स्वीकर्तुं शक्नोति इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रस्य प्रकाशः अपि तस्याः मुखकान्ति इव वक्तुं शक्नुमः कुमुदस्य यदा सौन्दर्यमस्ति तदपि भगवत्याः इति वक्तुं शक्नुमः अथवा तत्र विद्यमानकेसरस्य पवित्रता तस्य सुग सुगन्धः तस्य वर्णः तस्य स्पर्शे यदा मृदुत्वं तत् सर्वमपि भगवत्याः पादकमलयोः तादृशं भवितुम् इति वक्तुं शक्नुमः एकः भक्तः यदा सः साधनां करोति तस्य अन्तरङ्गे एकैकं प्रकृतिमध्ये निसर्गे यद्यद् वयं पश्यामः तत् सर्वमपि भगवत्याः स्वरूपम् इति कथम् आगच्छति अत्यन्तसुन्दरचन्द्रप्रकाशं यदा पश्यति भगवत्याः मुखं तस्य अन्तरङ्गे तत् द्योतकं करोति अथवा यदा कुमुदं यदा पश्यति तस्याः पादकमलः इव तस्य अन्तरङ्गे भवति यदा तत्र विद्यमानकेसरः भवति तत् अपि तस्याः विषये चिन्तनं भवति अथवा एतत् त्रयमपि मिलित्वा पश्यतु तदपि भगवती इति भवति एकमेकं स्वीकरोतु तत्रापि ईश्वरीयचिन्तनं कदा भवति सुमनः अस्ति च यदा मनः शुद्धं भवति मनः स्वच्छं भवति इत्युक्ते स्वच्छ अच्छस्फटिकजलमिव यदा भवति तदानीं तत्र कुमुदं वयं सम्यक् द्रष्टुं शक्नुमः तत्र चन्द्रप्रकाशः जले पतति तदपि द्रष्टुं शक्नुमः जलात् तद् कुमुदस्य उपरि पतति तदपि द्रष्टुं शक्नुमः कुमुदे विद्यमानकेसराः तदपि द्रष्टुं शक्नुमः एतत् सर्वं जलेपि द्रष्टुं शक्नुमः जलस्य सौन्दर्यकारणेन तस्यापि सौन्दर्यस्य वर्धनं तस्य सौन्दर्यकारणेन जलस्यापि सौन्दर्यस्य वर्धनम् एतस्य एकैकस्यापि पृथक् पृथक् सौन्दर्यं सर्वं मिलित्वापि आहत्य सौन्दर्यस्य एकपुञ्जः इति सौन्दर्यस्य एकगणः सर्वं मिलित्वा एकं यदा एकत्र भवति यदा नारायणीयस्य आरम्भश्लोके नल्पत्तूर् नारायणभट्टपादः वदति समग्रं चैतन्यम् एकत्र सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् इति वदति सान्द्रं भवति सान्द्रं भवति इत्युक्ते कः अर्थः जलं सर्वत्र जलं यदा भवति जलं यदा ऐस् भवति तदा एव सान्द्ररूपं तस्य घनरूपेण यदा भवति तदैव सान्द्रम् इति वयं वदामः तदा सम्पूर्णं जलमयमस्ति तद् तद् जलं सम्पूर्णं सान्द्रम् एकत्र यदा मिलन्ति एकैक तन्मात्रातः अन्यतन्मात्रया सह अत्यन्तदृढबन्धेन एकसान्द्ररूपम् एकघररूपं यदा प्राप्नोति तादृशमस्ति गुरुवायुर्मन्दिरे भगवतः विग्रहं यदा सः दृष्टवान् तत्र चैतन्यम् इति वदति पश्य कथं वर्णनं करोति सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശത സഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരൊരു പുരുഷാർത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാത് ഗുരുഭവനപുരേ ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാനാം इति भगवतः स्वरूपं साक्षात् नेत्रयोः पुरतः भगवन्तं दृष्ट्वा मेल् मेल्पत्तूर् नारायणभट्टगिरि एवं विवरणं करोति समानमेव अत्र पश्यतु कविः भगवतीम् अन्तरङ्गे तस्याः सम्पूर्णप्रकाशस्य आनन्दम् अनुभूय प्रकृतिमध्ये विद्यमानभिन्नभिन्नवस्तुषु तस्य आरोपणं कर्तुं सः प्रयत्नं करोति तदेव पीतवर्णस्य यद् किमस्ति केसराणाम् उपरि अथवा कुमुदस्य उपरि अथवा चन्द्रप्रकाशस्य उपरि अथवा जलस्य उपरि अथवा एतत् सर्वं मिलित्वा यदा एकं दृश्यं भवति तस्य दृश्यस्य उपरि इत्युक्ते समग्ररूपेणापि तत् सौन्दर्यं पृथक् पृथक् स्वीकरोति चेदपि सौन्दर्यम् आहत्य तादृशप्रकाशमयस्वरूपं तादृश आनन्दमयस्वरूपं तादृश एकविवरणमेव तत्र संस्कृतस्यापि वैभवं पश्यतु तदनुसृतपदानि स्वीकृत्य स्थापितवान् अन्य कुत्रापि वयम् एतादृशं कर्तुं न शक्नुमः एतादृश एकसौन्दर्यमपि न आगच्छति तालस्य किञ्चिदपि भेदं विना श्रितरजनी रजनी रजनी रजनी रजनी करवक्त्रवृते मनसः विषये उक्तवान् अनन्तरं तादृश स्वच्छमनसि यदा भगवत्याः स्वरूपस्य यदा आविष्कारः भवति तस्य एकवर्णनम् अत्र कृतवन्तः अग्रिमश्लोकम् अग्रिमपङ्क्तिं पश्यामः सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते पश्यतु तत्र भ्रमरः इत्युक्ते वयं जानीमः भ्रमरः इत्युक्ते एकः प्राणिः अस्ति खलु भ्र भ्रमरः भ्रमरस्य किं भवति भगवत्याः नेत्रं दृष्ट्वा भ्रमरः इव चिन्तनं भवति इति एकः अर्थः इत्युक्ते भ्रमरः तत्र तस्याः नेत्रं तत्र तत्र चलति किल नेत्रस्य सौन्दर्यविषये यदा वदति नेत्रस्य अन्ते विद्यमानकनीनिका यदस्ति तद् तत्र तत्र यदा चलति तदा एव तस्य सौन्दर्यमस्ति यदा तस्य चलनं दृष्ट्वा भ्रमरः तत्र अस्ति इव तस्य चिन्तनं भवति इत्युक्ते सुनयन नयनम् इत्युक्ते नेत्रं सुनयन बिभ्रम बिभ्रम इत्युक्ते तत्र तत्र चलति इत्यर्थः बिभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते तादृश एकार्थः केचन वदन्ति तस्याः वेणी यदस्ति अतिसुन्दरवेणी यदि अस्ति तत्र एतत् तस्याः नेत्रे विद्यमान इत्युक्ते तत् सः भ्रमरः तत्र सर्वे भ्रमराः आगत्य उपविशन्ति इति भ्रमं प्राप्य तत्र तत्र चलति इति इत्युक्ते द्वयमपि एक भ्रमराणामेक समूहः तदपि तस्याः मस्तके इति वदति अनन्तरं किम् एतत् सर्वं चलति चलति इत्युक्ते तत्र नृत्यस्य आविष्कारः तत्र चलति इति सूचयति तदा नेत्र नेत्रयोः अन्ते विद्यमानभ्रमरद्वयमपि चलति आहत्य एकवर्णन एव एकभ्रमरविषये वदामः चेत् तादृश एकवर्णन अन्येक अर्थः अस्ति तत्र भ्रमरी इति अस्ति भ्रमरी इत्युक्ते एकः प्राणायामः भ्रमरिका इति वयं वदामः अथवा भ्रमरी इति वयं वदामः इत्युक्ते भिन्नभिन्नप्राणायामाः सन्ति ಶೀತಳಿ ಶೀತ್ಕಾರಿ सतन्त भ्रमरी एतादृश एवं स्टेप् स्टेप् एवं भिन्नभिन्नप्राणायाम आगच्छति शीतली वयं जानीमः दन्तानां बहिस्तात् वयं सम्पूर्णशीतलवायुम् अन्तः प्र यदा स्वीकुर्मः तस्य शीतली इति वदति एतत् सर्वम् एवं श्रुत्वा करणीयं नास्ति वयं केवलम् एतस्य विषये किम् इति वदामः सर्वं गुरुमुखात् पठनीयम् इति वदन्ति एवम् अन्य एकमस्ति एकः शब्दसहितं करोति यदा नागः शब्दं करोति तादृश शीत्कारी तादृशं शीत्कार मिलित्वा करोति अनन्तरं सतन्त अनन्तरं भ्रमरि भ्रमरि इत्युक्ते भ्रमर भ्रमरस्य शब्दः यदा भवति इति यदा शब्दः भवति ता इत्युक्ते ओङ्कारस्य एक आन्तरिकध्वनिः तादृशध्वनिं वयं यदा अन्तरङ्गे उत्पादयामः तद् प्रकृतिमध्ये विद्यमानशब्देन सह इत्युक्ते तद् मक्षिकारूपेण सर्वम् इति तस्य योगशास्त्रे तस्य उत्तम विवरणमस्ति इत्युक्ते अन्तरङ्गात् तादृश यदा योगसाधनां करोति एकः योगसाधनायां यदा सः तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान इन्द्रियाणां अथवा आसुरिकशक्तीनां दुष्प्रभावः यदस्ति तस्य उपरि सः विजयं प्राप्य यदा सः अग्रे अग्रे गच्छति तस्मिन् समये बहुविधविघ्नाः आगच्छन्ति कीदृशविघ्नाः इत्युक्ते अद्भुतं भवति अस्माकं भिन्नभिन्नसिद्धयः योगशास्त्रे वदति पतञ्जलि सम्यक् महर्षि सूचयति सर्वविध सिद्धिः अपि अस्माकं मार्गविरोधः एव इत्युक्ते मार्गे वयं कस्मिन् मार्गे गच्छन्तः स्मः मोक्षार्थम् अथवा वयम् आत्यन्तिकनिवृत्तिनिमित्तं यदा गच्छामः योगशास्त्रद्वारा साधनां कुर्वन्तः वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः तदानीं भिन्नभिन्नसिद्धयः आगच्छन्ति सिद्धिः इत्युक्ते भिन्नभिन्नं वयं कदाचित् बहु अद्भुत आश्चर्यकरकार्याणि वयं कर्तुं शक्नुमः बहवः जनाः तत्र एव पतन्ति इति वदति ततः अग्रे ते गन्तुं न शक्नुवन्ति इत्युक्ते यदा अस्माकं कष्टमागच्छति अथवा यदा अस्माकं दुःखम् आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे वयम् अवगच्छामः ततः अग्रे गन्तव्यम् इति किन्तु यदा अस्माकं किमपि सिद्धिः आगच्छति तदा पुनः वयमेव स्वयम् अस्माकं चिन्तनमेव भिन्नं भवति ततः अग्रे गन्तव्यम् इति वयं विस्मरामः तस्मादेव स्यात् कुन्ती एवं प्रार्थनां कृतवती इति वयं पठितवन्तः भगवान् मह्यं दुःखं ददातु मह्यं कष्टं ददातु इति सा सर्वदा प्रार्थनां कृतवती इति महाभारते वदति किमर्थं सा तादृशीं प्रार्थनां कृतवती स्यात् इत्युक्ते यदा यदा कष्टं भवति यदा यदा दुःखं भवति तदा वयम् अधिकतया ईश्वरं स्मरामः तादृशस्मरण अस्माकम् अन्तरङ्गे भवेत् इति कारणेन एव एका कथा स्यात् सा एवं प्रार्थनां कृतवती इति अस्ति किन्तु किमर्थं तद् एवम् अत्र उक्तमस्ति इत्युक्ते अस्माभिः योगशास्त्ररीत्या एतस्य श्लोकस्य अर्थः एवमपि भवितुं शक्नोति अग्रे गन्तव्यं चेत् तत्र सिद्धिरूपेण यः असुरः आगच्छति तस्य हननं करणीयं सिद्धिरूपेण कः असुरः आगच्छति तस्य हननं कथं करणीयम् इत्युक्ते भ्रमरिकारूपेण कृत्वा अग्रे गच्छतु इत्युक्ते एतत् श्लोकं वयं पठामः पूर्व एकश्लोके अथवा तत् दशम वा नवमश्लोके वयं पठितवन्तः अस्माकं तान्त्रिकरीत्या अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानचक्राणां विषये तत्र चक्राणां मध्ये विद्यमान अक्षराणां विषये तत्र कथम् उपासना करणीया यदा उदर उपासनायाः विषये वयम् उक्तवन्तः कठ उपासनायाः विषये वयम् उक्तवन्तः तस्मिन् समये वयं दृष्टवन्तः अनाहते अनाहतचक्रे कथम् अस्माभिः उपासना करणीया तत् पूर्वं मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरकं तत्र उपासनास्थानानि न सन्ति ततः शक्तिः वयम् अस्माकं बलेन अस्माकं परिश्रमेण अस्माकं समर्पणेन कथञ्चित् तस्य भिन्नभिन्ननामानि वयं वक्तुं शक्नुमः तद् वयम् उपरि उपरि उपरि उपरि आनयामः आन तत्र उपरि आनयनानन्तरं यदा अनाहतचक्रे यदा भवति तत्र कठोपासना अथवा उदरोपासना इति भिन्ननाम भवति तत् करोति ततः अपि वयम् उपासनां कृत्वा एतां शक्तिं वयं यदा अग्रे अग्रे नयामः एकस्मिन् सन्दर्भे सिद्धिरूपेण अथवा अस्माकं सुखरूपेण अस्माकं कृते भिन्नभिन्नशक्तयः आगच्छन्ति तस्य अपि हननं कथं करणीयम् अथवा ततः अग्रे अस्माभिः कथं गन्तव्यं तस्य असुरस्य हननं कथं करणीयम् इति भ्रमरिका इति कृत्वा ततः अग्रे गच्छन्तु इति अन्य एकसूचना अपि अत्र अस्ति इत्युक्ते द्विविधमपि वयं तस्याः सौन्दर्यवर्णनरीत्यापि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः अथवा तत्र उक्तयोगविषये अपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः भ्रमरिकाम् उक्त्वा इत्युक्ते भ्रमरस्य शब्दः इव शब्दः भवति इति कारणेन भ्रमरी इति वदति तादृश इत्युक्ते स्त्री भ्रमर भ्रमरः तदेव भ्रमरी इति वदति तस्य शब्दः इव यदा शब्दं वयम् उत्पादयामः तदा वयं जानीमः यदा तद् ये कुर्वन्ति अथवा किञ्चित् जानन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति यदा वयं भ्रमरिक इति प्राणायाम वयं यदा कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं मस्तके सम्पूर्ण एकशान्तिः आगच्छति दशवारं वयं भ्रमरिकां कुर्मः इति चिन्तयतु तदा मनः बहु शान्तं भवति तद् पठित्वा एव करणीयं तादृशरीत्या वयं कुर्मः चेत् अस्माकं मनः यदस्ति तस्य एका शान्तिः भवति किमपि अन्यत् करणीयम् इति न भवति इत्युक्ते तस्य अपि असुरस्य नाशः करणीयः एवं कृत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् इत्यर्थः इत्युक्ते द्विविधं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः सुनयनविभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमराधिपते अत्र एकं भ्रमरिका इति प्राणायामरूपेण अग्रे गमनस्य विषयः अथवा तस्याः नेत्रभ्रमरद्वयं तस्य चलनस्य विषये तस्याः सौन्दर्यस्य विषये तस्याः तस्याः रूपविषये तस्याः नृत्यविषये तस्याः चलनविषये समग्रं नेत्रैः एव किल सर्वमपि सूचयति तस्मात् नेत्रस्य विशेषवर्णनं करोति अत्र नेत्रं वयं जानीमः बहुविधदेवतानां यदा नामानि पश्यतु मीनाक्षी इति अस्ति किमर्थं मीनाक्षी इति नाम अस्ति मीनः मीनः किं करोति इति वयं स्वाभाविकतया वदामः मीनः कदापि नेत्रनिमीलनं न करोति एवमेव अस्ति मीनाक्षी सापि कदापि नेत्रं न मील न निमीलयति इत्युक्ते सदा सर्वदा भक्तजनानां कृते अनुग्रहं यच्छन्ति मधुराप्रदेशे वसन्ती अस्ति अथवा मधुरामन्दिरे अस्ति तस्याः नाम अस्ति मीनाक्षी इति अस्ति कामाक्षी इति अस्ति इत्युक्ते सा सर्वविधकाम कस्यापि भवतु तदर्थं स्वस्य नेत्रेणैव सः अनुग्रहं करोति किल नेत्र एकदर्शनं पर्याप्तं सर् तस्य अहम् अनुग्रहं कृतवती इति वक्तव्यं किमपि नास्ति अथवा अस्माकम् एकदर्शनं पर्याप्तम् अर्थद्वयमपि अस्ति वयम् एकवारं काञ्चीं गत्वा यदा कामाक्षीं वयं यदा साक्षात् पश्यामः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान सर्वविधकामो अपि गच्छति इत्यर्थः एवम् एकैकदेवता देवतानां रूपं तत्र अक्षि यदा भवति तस्य बहु प्राधान्यं ददाति अतः तस्य एकवर्णनम् इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः एतस्मिन् श्लोके इदानीम् आहत्य किं किम् उक्तमस्ति प्रथमं मनसः विषये उक्तं मनसः विषये अपि त्रिविधम् उक्तं किं त्रिविधम् उक्तम् एकम् अयि सुमन सा सुमन अस्ति इति उक्तवती तस्याः मनः अत्यन्तं स्वच्छमस्ति किमर्थं तस्याः मनः अत्यन्तं स्वच्छमस्ति इति वदति तादृशमनः यदा अस्माकं भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि सा भवति इत्यर्थः तस्याः मनः स्वच्छमिति सा एका भिन्ना अस्ति इति कारणेन न अस्माकम् अन्तरङ्गे भगवत्याः आवासः भवतु इति यदा वयं चिन्तयामः अथवा अस्माकम् अन्तरङ्गे भगवती भवतु मम वाक् मध्ये भगवती भवतु मम दर्शने भगवती भवतु मम चिन्तने भगवत्याः सान्निध्यं भवतु मम अन्तरङ्गे भगवती भवतु इति यदा वयं चिन्तयामः तदर्थं किं करणीयं सुमनः अस्माकं मनः शुद्धं भवेत् मनः शुद्धं भवतु क भवितुं कः मार्गः चिन्तनमेव शुद्धं करणीयं तदर्थम् अस्माभिः भावात्मककार्याणि द्रष्टव्यानि यावत् शक्यम् अस्माकं पठनम् अस्माकं कथनम् अस्माकं चिन्तनं सर्वमपि यदा भावात्मकं भवति स्वस्य जीवनेन एव एकः आनन्दः भवति तदेव प्रथम लैन् मध्ये प्रथमपङ्क्तिमध्ये वदति अयि सुमन सुमन सुमन सुमन सुमनोहरकान्तियुते अनन्तरं द्वितीय एतत् मध्ये तत्र पश्यतु सुन्दररीत्या एकवर्णनं करोतु श्रितरजनी रजनी रजनी रजनी रजनी करवक्त्रवृते इत्युक्ते यदा पीतवर्णः अथवा केसरः अथवा कुमुदम् अथवा चन्द्रः अथवा चन्द्रस्य रश्मिः अथवा एतत् सर्वं मिलित्वा जले यदा कुमुदं तिष्ठति विकसितं कुमुदं यदा जले तिष्ठति अथवा यदा चन्द्रस्य रश्मि यदा तत्र कुमुदे स्पर्शं करोति तदा कुमुदस्य यदा विकासः भवति तत् सम्पूर्णं स्वीकृत्य भगवत्याः एकस्वरूपवर्णनं यदा भगवत्याः अनुग्रहः अथवा भगवत्याः कान्तिः प्रथमश्लोके उक्तं कान्तियुते इति यदा तादृशकान्ति यदा अन्तरङ्गे उदयः भवति इत्युक्ते मनः यदा स्वच्छं भवति स्वच्छमनसि तादृशप्रकाशः दृश्यते यदा तादृशप्रकाशस्य स्पर्शः भवति अस्माकं भक्तस्य हृदयमपि कुमुदम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र हृदयस्य विकासः भवति यदा तस्य हृदयस्य विकासः भवति तस्य अन्तरङ्गेपि भगवती एव अस्ति तदेव केसरः तदपि पीतवर्णः पीतवर्णः इत्युक्ते किमर्थं वदति मङ्गलमयवर्णः पीतवर्णः इत्युक्ते तत् तदर्थमेव पीतवर्णः इति उपयोगं करोति तत्र तादृश अत्यन्तसुन्दर एकः भावः तस्मिन् श्लोके वर्णितः श्रुतरजनी रजनी रजनी रजनीकरवक्त्रवृते अनन्तरं സുനയന വിഭ്രമരഭ്രമരഭ്രമരഭ്രമരഭ്രമരാധിപതേ തത്രാപി ഏകരീത്या വർണ്ണന इति वक्तुं शक्नुमः नेत्र नेत्रस्य अन्तः विद्यमान भ्रमरः यदा चलति इव विभ्रमः सुनयन तस्याः नयनं कथमस्ति विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते एवं चलति इति भ्रमर आहत्य सर्वत्र तादृशं भ्रमरः एव चलति इति एकः भ्रमः सर्वत्र उत्पा उत्पादयति तादृशी अस्ति इति एकः अर्थः अथवा तत्र भिन्नभिन्नकार्याणि तस्याः नेत्रविषये भगवत्याः अनुग्रहविषये सर्वमपि वयं ततः ज्ञातुम् अवगन्तुं शक्नुमः अथवा भ्रमरिका इति प्राणायामविषये योगशास्त्रस्य विषये तत्र वदति भ्रमरिकाप्राणायामद्वारा कस्य हननं करणीयम् कस्य असुरस्य हननं करणीयं ततः अपि कथम् अग्रे गन्तव्यम् अथवा ततः अपि अग्रे गन्तव्यम् इति तत्र सूचयति तदनन्तरं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अनन्तरम् अतिसुन्दरवेणीयुक्ता पर्वतपुत्री पार्वती ता तस्याः जयः भवतु महिषासुरमर्दिनी अस्माकम् अन्तरङ्ग अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानमहिषासुरस्य हननं स कुर्यात् तदनन्तरं तादृशदैविकचैतन्यं भगवत्याः चैतन्यम् अस्माकम् अन्तरङ्गे आगच्छेत् प्रथमं दैविकचैतन्यम् आगच्छेत् तदनन्तरं तस्याः नृत्यं भवेत् तस्याः लास्यनृत्यं भवेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे तदा शक्तिः अस्ति चेदेव तद् वयं बहिः द्रष्टुं शक्नुमः किल यदा वयं कार्यं कुर्मः तदैव द्रष्टुं शक्नुमः तत् अस्माकं प्रवृत्तिमध्ये अस्माकं कार्ये अपि तादृश ഈശ്വരീയ ചിന്തനം അന്തരംഗേ വിദ്യമാന ഈശ്വരീയം ചിന്തനം അഥവാ മനസ്സി വിദ്യമാന സ്വച്ഛത മനസ്സി വിദ്യമാന ശുദ്ധി തദ്സ്മാകം പ്രവൃത്തി മധ്യേ അപ്പം വയം ദ്രഷ്ടും ശക്നു അസ്മാകം പ്രവൃത്തി താദൃശ ഭാവനാത്മക പ്രവൃത്തി ബോധി അന്യേഷാം ജയകാരസ് പ്രവൃത്തി ബോധി അന്യേഷാം സർവം ആനന്ദദായക പ്രവൃത്തി ബോധി അസ്മാകം കാരണേന അസ്മാകം ഏകൈക करणेन अस्माकं प्रवृत्तिद्वारा अन्येषां सर्वेषाम् अन्तरङ्गे अथवा अस्माभिः सह ये तिष्ठन्ति तेषां सर्वेषाम् अन्तरङ्गे आनन्दः भवति ते सर्वे शान्तिमनुभवन्ति ते अपि आनन्देन तत्र प्रवृत्ताः भवन्ति तदेव भगवती अन्तरङ्गे अस्ति चेत् भगवत्याः चैतन्यम् अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्ति चेत् तस्य वैशिष्ट्यम् अथवा अस्माकम् अन्तरङ्गे आसुरिकशक्तिः एव अस्ति चेत् आसुरिकशक्तेः एव अस्माकं प्रवृत्तिमध्ये आगच्छति अथवा कामकारणेन वा क्रोधकारणेन वा ईर्ष्यकारणेन वा वयं यदा अस्माकम् अन्तरङ्गात् आसुरिकशक्तीनां प्रकटीकरणं यदा कुर्मः तदानीं किं भवति अस्माकं कारणेन अस्माकं परिसरे अथवा अस्मान् परितः सर्वत्र दुःखस्य व्याप्तिः भवति किन्तु तत् न यदा अन्तरङ्गे भगवती आगच्छति यदा अस्माकं मनः स्वच्छं भवति यदा अस्माकं बुद्धिः शुद्धा भवति यदा अस्माकं चिन्तनानि उत्तमानि भवति तदा अस्माकं प्रवृत्तिरूपेण शक्तिरूपेण कार्यरूपेण अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानभगवती बहिः प्रत्यक्षा भवति तदा अस्माभिः सह ये ये तिष्ठन्ति से सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति शान्तिम् अनुभवन्ति स्वस्थताम् अनुभवन्ति सन्तोषेण आनन्देन ते सर्वे अपि तादृश ईश्वरीयप्रवृत्तिमध्ये निरताः भवितुं शक्नोति इत्यर्थः एकवारं श्लोकम् उक्त्वा वयं समापयामः अयि सुमन सुमन सुमन सुमन सुमनोहरकान्तियुते श्रीधरजनी रजनी रजनी रजनी रजनी करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते